From Washington, this is VOA News. ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກວັນຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນດີຊີ ຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັ ນທີ່ lao.voanews.com ຂ້າພະເຈົ້າພຸດທະສອນ ໃນລາຍການຂ່າວພ້ອມສຳລັບມື້ນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບລາວໄດ້ເປີດການໃຊ້ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດລະບົບ 5G ຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼັງຈາກໄດ້ເປີດທົດລອງມາໄ ດ້ນານກວ່າ 3 ປີ ຕິດຕາມດ້ວຍລາຍງານເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ລາຍການສອນພາສາອັງກິດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນພວກເຮົາຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາສຳລັບວັນຈັນມື້ນີ້ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ສຳຄັນສຳລັບແລງມື້ ນີ້ມີດັ່ງນີ້ ສະຫະລັດໂຈມຕີພວກກະບົດຮູຕີໃນປະເທດເຢເມນ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກກາຊາ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 7 ຕຸລາຜ່ານມາ ມີປະຊາຊົນຊາວປາແລັສໄຕນ໌ເສຍຊີວິດ 27,365 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບອີກ 66,630 ຄົນ ແລະ ສະພ າສູງສະຫະລັດເປີດເຜີຍຮ່າງກົດໝາຍທີ່ລວມມີການຊ່ວຍເຫຼືອຢູເຄຣນ ແລະ ອິສຣາແອລ ຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ ແລະ ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະເລີ່ມດ້ວຍຂ່າວໃນເຂດຕາເວັນອອກກາງ ເຊິ່ງກອງທັບ ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີປ້ອງກັນຕົນເອງເມື່ອແລງວັນອາທິດວານນີ້ ຕໍ່ລູກສອນໄຟນຳວິຖີໃນບໍລິເວນທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮູຕີໃນປະເທດເຢເມນ ກອງບັນຊາການ ສູນກາງສະຫະລັດໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີໄດ້ຖືກລູກສອນໄຟຕໍ່ຕ້ານກຳປັ່ນ 4 ລູກ ທີ່ພ້ອມຈະຍິງໃສ່ກຳປັ່ນຕ່າງໆໃນທະເລແດງ ຖະແຫຼງການຂອງກອງບັນຊາການເຊັນຄອມໄດ້ກ່າວວ່າ ສູນຂໍອະໄພ ລູກສອນ ໄຟຕ່າງໆແມ່ນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ກຳປັ່ນຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ແລະ ກຳປັ່ນການຄ້າໃນພາກພື້ນ ການໂຈມຕີນັ້ນແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງຫຼ້າສຸດໂດຍກອງທັບສະຫະລັດຕໍ່ພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ຮັບ ການໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີຫຼາຍຄັ້ງຂອງກຸ່ມຮູຕີທີ່ແນເປົ້າໃສ່ກຳປັ່ນຕ່າງໆໃນເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງ ທີ່ສຳຄັນຂອງທະເລແດງ ໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້ ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນ ຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ເຈກ ຊູລີວານ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍການ State of the Union ຂອງໂທລະພາບ CNN ວ່າ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ຈະເຮັດສິ່ງທີ່ທ່ານຄິດວ່າຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແລ້ວ ຖ້າມັນມີການໂຈ ມຕີຕື່ມອີກຕໍ່ກອງກຳລັງສະຫະລັດ ທີ່ປະຈຳການໃນຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ກຳປັ່ນກອງທັບເຮືອອາເມລິກາ ແລະ ກຳປັ່ນການຄ້າຕ່າງໆໃນທະເລດຳ ເຖິງແມ່ນແນວນັ້ນກໍຕາມ ທ່ານ ຊູລີວານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫ ະລັດຈະພະຍາຍາມບໍ່ໃຫ້ສົງຄາມໃນຕາເວັນອອກກາງຂະຫຍາຍອອກໄປ ເຖິງແມ່ນວ່າກອງກຳລັງສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັນເພື່ອໂຈມຕີພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານອີກ ຄັ້ງໜຶ່ງກໍຕາມ ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ສະຫະລັດໄດ້ໂຈມຕີຫຼາຍກວ່າ 85 ເປົ້າໝາຍທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບກອງທັບພິທັກປະຕິວັດອິສລາມຂອງອີຣານ ແລະ ກຸ່ມຕົວແທນຂອງພວກເຂົາໃນອີຣັກ ແລະ ຊີເຣຍ ໃນການຕອບໂ ຕ້ຕໍ່ການສັງຫານທະຫານສະຫະລັດສາມຄົນ ຢູ່ຄ້າຍທະຫານໃນປະເທດຈໍແດນ ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າປະຈຳການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງກຸ່ມຮາມາສ ຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຊາວ ປາເລສໄຕນ໌ເສຍຊີວິດ 27,365 ຄົນ ແລະ ມີຜູ້ບາດເຈັບອີກ 66,630 ຄົນ ຈາກການໂຈມຕີຂອງອິສຣາເອລຢູ່ໃນກາຊາ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 7 ຕຸລາເປັນຕົ້ນມາ ກະຊວງດັ່ງກ່າວຍັງລາຍງານວ່າ ມີຊາວປາເລສໄຕນ໌ເສຍຊີວິດ 127 ຄົ ນ ແລະ ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກ 178 ຄົນ ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງກ່ອນໜ້ານີ້ ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ພາກັນລົງສູ່ຖະໜົນຫົນທາງທົ່ວອິສຣາເອລໃນວັນເສົາແລ້ວນີ້ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເບັນຈາມິນ ເ ນຕັນຢາຮູ ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ແລະ ດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງໃໝ່ ເນື່ອງຈາກວ່າລັດຖະບານຍັງບໍ່ທັນມີແຜນການໃດໆທີ່ຈະນຳເອົາພວກໂຕປະກັນກັບຄືນມາ ແລະ ຍຸຕິສົງຄາມໄດ້ເລີຍ ກອງກຳລັງປ້ອງກັນປ ະເທດຂອງອິສຣາເອລກ່າວຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມ X ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ທະຫານຂອງຕົນຄົ້ນພົບປືນ AK-47 ລູກປືນ ອຸປະກອນທາງທະຫານ ແລະ ຊັບສິນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຕ່າງໆ ພ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງຍິງຈະຫຼວດ ຢູ່ທີ່ສາງແ ຫ່ງໜຶ່ງໃນບໍລິເວນເມືອງຄານຢູນິສ ຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງເຂດກາຊາ ອົງການ IDF ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຄົ້ນພົບປືນ ປືນ AK-47 ເຈັດກະບອກ ປືນສັ້ນສາມກະບອກ ອຸປະກອນທາງທະຫານ ລູກປືນ ແລະ ລະເບີດມື ຢູ່ໃນບ່ ອນຢູ່ອາໄສຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ ສະຫະພາບຢູໂຣບໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃນວັນເສົາແລ້ວນີ້ ກ່ຽວກັບລາຍງານວ່າ ກອງທັບອິສຣາເອລມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະບຸກໂຈມຕີກຸ່ມຮາມາສໄປ ສູ່ເມືອງຣາຟາ ຮ່າງກົດໝາຍດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງສະພາສູງສະຫະລັດທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃໝ່ ໄດ້ປະເຊີນກັບອະນາຄົດທີ່ບໍ່ແນ່ນອນໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ເຖິງແມ່ນຈະມີການເຈລະຈາຫຼາຍເດືອນກ່ຽວກັບມາດຕະການຂ ອງສອງພັກການເມືອງ ທີ່ລວມມີທຶນຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາສຳລັບຢູເຄຣນ ອິສຣາເອລ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳກໍຕາມ ພ້ອມກັບການປະຕິຮູບສຳລັບຜູ້ຂໍລີ້ໄພຢູ່ເຂດຊາຍແດນສະຫະລັດ ເມັກຊິໂກ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍສະພາສູງ ທ່ານ ຊັກ ຊູເມີ ໄດ້ຕັດ ໄດ້ຈັດການລົງຄະແນນສຽງເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບມາດຕະການດັ່ງກ່າວສຳລັບວັນພຸດນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ບູລິມະສິດສູງສຸດຂອງຮ່າງກົດໝາຍນັ້ນ ແມ່ນສຳຄັນໂພ ດທີ່ຈະເມີນເສີຍ ແລະ ສຳຄັນໂພດທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ການເມືອງມາຂັດຂວາງມັນ ທ່ານໄດ້ເອີ້ນຮ່າງກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດນັ້ນວ່າ ບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນ ໄປສູ່ການເສີມຂະຫຍາຍການຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊ າດຂອງອາເມລິກາໃນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນຂອງພວກເຮົາ ແຕ່ບໍ່ດົນຈາກ ຫຼັງຈາກຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຖືກເປີດເຜີຍໃນແລງວັນອາທິດວານນີ້ ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ໄມຄ໌ ຈອນສັນ ໄດ້ ກ່າວວ່າ ຖ້າມັນຖືກຮັບຜ່ານໂດຍສະພາສູງທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ແລະ ຖືກສົ່ງລົງມາສະພາຕ່ຳທີ່ພັກຣີພັບບລິກັນກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ມັນຈະບໍ່ມີປະສິດທິຜົນໃນທັນທີ ສຳລັບຢູເຄຣນ ຮ່າງກົດໝາຍ ດັ່ງກ່າວມີ 60 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຕໍ່ສູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າກັບຣັດເຊຍ ໃນຂະນະທີ່ອິສຣາແອລຈະໄດ້ຮັບ 14 ຕື້ໂດລາ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ 10 ຕື້ໂດລາໄປ ຈະໄປໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້າ ນມະນຸດສະທຳ ສຳລັບພົນລະເຮືອນໃນເຂດ ຄວາມຂັດແຍ່ງເຊັ່ນ ຢູເຄຣນ ເຂດກາຊາ ແລະ ເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ແລະ ເວັສແບັງ ອີກ 2.4 ຕື້ໂດລາ ຈະເປັນທຶນໃຫ້ການປະຕິບັດການຂອງທະຫານສະ ຫະລັດ ເພື່ອຕອບໂຕ້ການໂຈມຕີໃນທະເລແດງ ໃນຂະນະທີ່ 4.8 ຕື້ໂດລາ ຈະສະໜັບສະໜູນບັນດາຄູ່ຮ່ວມທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບການຮຸກຮານຈາກຈີນ ໃນເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະ ຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກວັນຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຂອງເຮົາຕໍ່ ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສະກີ ກ່າວວ່າ ທ່ານກຳລັງພິຈາລະ ນາ ດຳເນີນການສັບຊ້ອນບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຫຼາຍຄົນ ແລະ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນດ້ານການທະຫານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ທີ່ດີທີ່ສຸດມານຳພາປະເທດຢູເຄຣນ ໃນການໃຫ້ສຳພາດອອກອາກາດກັບໂທລະພ າບ RAI ຂອງລັດຖະບານອີຕາລີ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ທ່ານເຊເລັນສະກີກ່າວວ່າ ການຈັດຕັ້ງໃໝ່ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານພິຈາລະນາວ່າແມ່ນໃຜຈະເປັນຄົນທີ່ດີທີ່ສຸດ ທີ່ຈະນຳພາຂະແໜງກາ ນຕ່າງໆຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າເຖິງການສັບປ່ຽນຜູ້ນຳລັດຈຳນວນໜຶ່ງ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນຂະແໜງການທະຫານເທົ່ານັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການທົດແທນອັນທີ ອັນນີ້ວ່າ ແມ່ນຄຳຖາມສຳລັບ ການນຳພາຂອງປະເທດທັງໝົດ ກຳລັງມີຂ່າວລືອອກມາວ່າ ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ກຳລັງຈະປົດຜູ້ບັນຊາການກອງທັບຂອງປະເທດ ນາຍພົນ ວາເລຣີ ຊາລູສນີ ອີງຕາມລາຍງານຂອງການຂ່າວຣອຍເຕີ ເຊິ່ ງມີລາຍງານວ່າ ຜູ້ຊາຍທັງສອງຄົນມີຄວາມຂັດແຍ່ງກັນກ່ຽວກັບ ທິດທາງຂອງສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ທ່ານເຊເລັນສະກີກ່າວວ່າ ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນຕ້ອງຜັກດັນ ໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດທໍ້ຖອຍໃຈ ພວກເຮົາຕ້ອງມີພະລັງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ໃນທິດທາງທີ່ເປັນບວກ ລັດຖະບານຂອງອົດສະຕຣາເລຍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ນັກຂຽນ ທ່ານຢາງຈຸນ ໄດ້ຖື ກລໍລົງອາຍາປະຫານຊີວິດໃນຈີນ ໂດຍອະທິບາຍວ່າມັນເປັນຂ່າວທີ່ໜ້າກັງວົນໃຈຢ່າງຍິ່ງ ຜູ້ຊາຍສັນຊາດອອສເຕຣເລຍທີ່ເກີດໃນຈີນ ແມ່ນຖືກຂັງຄຸກໃນຈີນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາ ສອດແນມ ແລະ ຖືກກ່າວຫາວ່າມີ ຂໍອະໄພ ແລະ ຖືກກ່າວວ່າມີສຸຂະພາບບໍ່ແຂງແຮງ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງ ເພັນນີ ວອງ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ ລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍແ ມ່ນຕົກໃຈກ່ຽວກັບຜົນຂອງການຕັດສິນນີ້ ລັດຖະບານແຄນເບີຣາ ເຂົ້າໃຈວ່າໂທດປະຫານຊີວິດ ຄວນຖືກລົດລົງມາເປັນຂັງຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ຫຼັງຈາກໄລຍະ 2 ປີ ທ່ານນາງ ວອງ ກ່າວ ລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລ ຍໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາຈະສື່ສານກ່ຽວກັບການຕອບໂຕ້ຂອງພວກເຮົາໃນໄລຍະທີ່ຍາວທີ່ສຸດ ການຕັດສິນໂທດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຂ່າວທີ່ເຈັບປວດທີ່ສຸດ ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ທ່ານນາງ ວອງ ໄດ້ກ່າວວ່ າ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈີນປະຈຳອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ ສຽວ ຈຽນ ຈະຖືກເອີ້ນມາພົບເພື່ອຟັງການຄັດຄ້ານຂອງລັດຖະບານ ການແຂ່ງຂັນຊິງແຊ້ມເຕະບານໂລກປີ 2026 ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ສະໜາມກິລາ MetLife ໃນລັດ New York ແ ລະ New Jersey ອີງຕາມການປະກາດຂອງການ FIFA ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ການປະມູນຂອງ New York ໄດ້ເອົາຊະນະການທ້າທາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງຈາກ Dallas ເພື່ອຮັບປະກັນການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ ເຊິ່ງເປັນຈຸດສູງສຸດຂອງກ ານແຂ່ງຂັນ 48 ທີມ ທີ່ຂະຫຍາຍອອກໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມຂອງສະຫະລັດ ການາດາ ແລະ ເມັກຊິໂກ ການແຂ່ງຂັນຈະເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນດ້ວຍພິທີເປີດຢູ່ທີ່ສະໜາມກິລາ Azteca ຂອງນະຄອນ Mexico City ໃນວັນທີ 11 ເດືອນມິຖຸ ນາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ນະຄອນ Atlanta ແລະ Dallas ຈະເປັນເຈົ້າພາບໃນຮອບຮອງຊະນະເລີດ ໃນຂະນະທີ່ເກມແຂ່ງຂັນເອົາອັນດັບສາມຈະຫຼິ້ນຢູ່ໃນນະຄອນ Miami ການແຂ່ງຂັນຮອບຈະຈັດຂຶ້ນໃນນະຄອນ Los Angeles

ຈະມີຂຶ້ນດ້ວຍຜົນທີ່ຕິດຕາມມາ ແລະ ຕົ້ນທຶນສູງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງການຂ່າວ Reuters ພວກເຮົາເຄີຍເຫັນວ່າຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງຈີນໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ຫຼື ການລົງທຶນ ມີຂຶ້ນດ້ວຍຕົ້ນທຶນທີ່ສູງ ນັ້ນຄືວ່າເປັນ ຫຍັງຈຶ່ງກ່າວຕໍ່ PNG ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Richard Verma ກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມ Sydney Morning Herald ໃນການໃຫ້ສຳພາດທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂ ອງປາປົວນິວກີນີ ທ່ານ ຈັສຕິນ ຄາເຊັນໂກ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີໃນວັນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ຕົນກຳລັງທຳການເຈລະຈາຂັ້ນຕົ້ນໆກັບຈີນ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ຈີນໄດ້ສ ະເໜີທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອກຳລັງຕຳຫຼວດ PNG ດ້ວຍການຝຶກແອບ ອຸປະກອນ ແລະ ເທັກໂນໂລຈີໃນການສອດແນມ ທ່ານ ກາເຊັນໂກ ກ່າວ ສະຫະລັດ ແລະ ອົດສະຕຣາເລຍ ມອງເບິ່ງຂົງເຂດປາຊີຟິກວ່າເປັນເ ຂດອິດທິພົນຂອງຕົນມາໄດ້ຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ ແລະ ພວມຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອຈະສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ບັນດາເກາະດອນຕ່າງໆເຮັດຂໍ້ຕົກລົງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງກັບຈີນ ຫຼັງຈາກປັກກິ່ງໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງກັບປະ ເທດໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນໃນປີ 2022 ທ່ານ ເວີມາ ໄດ້ ທີ່ໄດ້ຢຸດແວ່ ຢູ່ອົດສະຕຣາລີໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຕອນໃຕ້ ກ່າວວ່າ ມັນເປັນການແຂ່ງຂັນເພື່ອອິດທິພົນໃນຂົງເຂດ ທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ທຳການແຂ່ງຂັນຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ ຊັ້ນບັນຍາກາດຟ້າຝົນທີ່ຈະຕົກລົງມາຢ່າງແຮງ ຢ່າງໜັກ ອີກຄັ້ງທີສອງຕິດຕໍ່ກັນ ອາດເຮັດໃຫ້ແມ່ນ້ ຳຫຼາຍສາຍສູງຂຶ້ນໃນເຂດພາກເໜືອຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ ສົ່ງຜົນໃຫ້ທາງຫຼາຍເສັ້ນເກີດນ້ຳຖ້ວມ ປະຊາຊົນຫຼາຍສິບພັນຄົນບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ ແລະ ບັນດານັກພະຍາກອນອາກາດຊັ້ນນຳເຕືອນເຖິງຄວາມເປັນໄ ປໄດ້ຂອງລົມທີ່ມີຄວາມແຮງລະດັບພາຍຸເຮີຣິເຄນ ແລະ ຈະເກີດດິນເຈື່ອນໃນຫຼາຍແຫ່ງ ຂະນະທີ່ມັນມຸ່ງໜ້າໄປຍັງພາກໃຕ້ ໃນໄລຍະບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຈະມາເຖິງນີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງການຂ່າວ AP ລະບົບພາ ຍຸດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພັດເຂົ້າ ໄດ້ພັດຕົ້ນໄມ້ຫັກ ແລະ ເສົາໄຟຟ້າຈຳນວນໜຶ່ງລົ້ມລົງເຊັ່ນກັນ ໃນວັນອາທິດແລ້ວ ໃນວັນອາທິດແລ້ວນີ້ ຢູ່ໃນບໍລິເວນເຂດອ່າວແຊນຟຣານຊິສໂກ ບ່ອນທີ່ລົມໄດ້ພັດແຮງເຖິງ 60 ໄມລ໌ຕໍ່ຊົ່ວ ໂມງ ເທົ່າກັບ 97 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໃນບາງພື້ນທີ່ ນັ້ນແມ່ນຂ່າວຮອບໂລກພາກທີໜຶ່ງ ກະລຸນາຕິດຕາມຂ່າວພາກທີສອງໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລ າວ ກະຈາຍສຽງທຸກວັນຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນຂອງສະຫະລັດ ໂດຍມຸ່ງໃສ່ການສື່ສານໃຫ້ໄວຂຶ້ນ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການປະຊຸມທາງໄກຂອງລັດຖະບານ ແລະ ພາກເອກະຊົນຢູ່ພາຍໃນ ແລ ະ ກັບປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ສົ່ງເສີມການບໍລິການທາງດ້ານຕ່າງໆ ລາວໄດ້ເປີດການໃຊ້ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດລະບົບ 5G ຢ່າງເປັນທາງການໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ແຕ່ປາກົດ ມັນຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ໂດຍຄົນທົ່ວ ໄປເທື່ອ ໄຊຈະເລີນສຸກ ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ຈາກນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ
ຂະນະທີ່ລາວເປີດປີທ່ອງທ່ຽວ 2024 ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນການເປັນປະທານວຽນຂອງອາຊຽນໃນປີນີ້ ລາວກໍໄດ້ເປີດໂຕການບໍລິການເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດລະບົບ 5G ທີ່ມີຄວາມໄວສູງຢ່າງເປັນທາງການ ໃນງານສັບປ ະດາດິຈິຕອນ ຫຼື Lao Digital Week ໃນທ້າຍເດືອນແລ້ວນີ້ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມມະຫາຊົນ ລາວເທເລຄອມ ຫຼື LTC ພາຍຫຼັງທີ່ມີການເປີດນຳໃຊ້ທົດລອງເປັນຜູ້ທຳອິດຢູ່ຈຸ ດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ສາຍລົມ ສີຫອມ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຂອງລາວ ມາແຕ່ເດືອນສິງຫາ ປີ 2020 ການເປີດຕົວທີ່ວ່ານີ້ ໄດ້ຂະຫຍາຍການບໍລິການອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງໃຫ້ກວ້າງອອກກວ່າເກົ່າ ດັ່ງທີ່ອະ ດີດພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ LTC ກ່າວຕໍ່ພວກເຮົາວ່າ ເຂົາເປີດເປັນທາງການຫວ່າງອາທິດແລ້ວນີ້ເດ ເຂົາກໍຂະຫຍາຍ ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍເພີ່ມ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເຂົາຂະຫຍາຍເພີ່ມ ແຕ່ກີ້ມັນ ມັນມີໜ້ອຍ ມັນມີແຕ່ຢູ່ແຖວມະຫາໄລແຫ່ງຊາດ ຢູ່ແຖວສີຫອມ ຢູ່ແຖວຊື່ໆ ມັນຍັງບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ການຕອບສະໜອງ ຫາກໍເປີດໃໝ່ອາທິດແລ້ວບໍ ປະມານນີ້ລະ ທິດແລ້ວທິດກ່ອນນີ້ລະ ກະບໍ່ແມ່ນຈຳກັດ ເພາະວ່າເຂົາ ລາວເປັນຕົວ ແທນອັນນີ້ ປະເລີຍເປີດເພື່ອຮອງຮັບໂຕນີ້ເລີຍ ມັນຊິມີກອງປະຊຸມເກີດຂຶ້ນ ເຂົາກໍປະກາດເປັນທາງການວ່າເພີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ ຈາກຈຳນວນເທົ່ານີ້ ເອີ ເຄືອຂ່າຍ ອັນສະຖານກໍເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍບ່ອນ 5G ແມ່ນເຄືອຂ່າ ຍມືຖືຫຼ້າສຸດ ທີ່ລື່ນກາຍລຸ້ນກ່ອນດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ໂດດເດັ່ນ ສະໜອງອັດຕາຂໍ້ມູນສູງສຸດເຖິງ 20 ກິກະໄບຕໍ່ວິນາທີ ດ້ວຍຄວາມອາດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນ ມັນເພີ່ມຄວາມວ່ອງໄວໃຫ້ການສົ່ງ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຂຶ້ນ 100 ເ ທື່ອ ເພີ່ມປະສິດທິພາບເຄືອຂ່າຍ ຊຶ່ງສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາຂະແໜງການທີ່ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີສູງ ເຊັ່ນ ດ້ານການແພດ ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ ກະສິກຳຂະໜາດໃຫຍ່ ແລ ະ ອື່ນໆ ແລະ ກໍມີຫຼາຍບໍລິສັດທີ່ແຂ່ງຂັນກັນ ເປີດໃຫ້ບໍລິການລະບົບດັ່ງກ່າວແລ້ວຢູ່ໃນລາວ ດັ່ງທີ່ພະນັກງານອາວຸໂສທ່ານໜຶ່ງ ໃນກົມໂທລະຄົມຈາກກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ອະທິບາຍວ່າ 5G ນີ້ກະ ແມ່ນວ່າ ໜຶ່ງແມ່ນວ່າປະຊາຊົນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ກະຄືວ່າ ເວົ້າງ່າຍໆ ກະພວກເຮົາຮອງຮັບໃຫ້ອັນການຫັນເປັນອັນດີຈີຕອນຫັ້ນແຫຼະ ບັດນີ້ເວົ້າເລື່ອງຄຸນນະພາບຂອງ 5G ມັນກະໄວກວ່າ 4G ດັ່ງນັ້ນ ອັນ ຜູ້ຊົ ມທີ່ໄດ້ກໍຄືວ່າໄດ້ນຳ ໄດ້ນຳໃຊ້ອັນລະບົບທີ່ທັນສະໄໝ ຄວາມສະດວກໃຫ້ບັນດາ operator ນະ ແລ້ວກໍຈະເປັນລະບົບຂອງຂະເຈົ້າ ເປັນຕົວຫຼັກໝົດນັ້ນແຫຼະ ຄະນະການໃຫ້ຂະເຈົ້າແຂ່ງຂັນແບບຍຸຕິທຳ ມີບັນດາ operator ບ້ານເ ຮົານີ້ແຫຼະ ເຣເຕີບ້ານເຮົານີ້ແຫຼະເປັນຜູ້ອັນນະ ອັນ ເອີ ເລື່ອງອັນຂໍ້ມູນ ອັນນ່າ ທີ່ວ່າໃຫຍ່ໆ ອັນນ່າ Big Data ພວກປະມານນີ້ ມັນກະແມ່ນນັ້ນແຫຼະ ການດາວໂຫຼດບໍ ດຶງຂໍ້ມູນລົງມາ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເນື່ອງຈາກວ່າຄ່າ ບໍລິການຂອງລະບົບ 5G ນີ້ ແມ່ນສູງກວ່າລະບົບທີ່ມີຄວາມໄວທີ່ຕ່ຳກວ່າ ເຊັ່ນລະບົບ 4G ແລະ 3G ທີ່ປະຊາຊົນໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍນັ້ນ ແລະ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໂທລະສັບມືຖືຂ້ອນຂ້າງອອກມາໃໝ່ ທີ່ສາມາດຮອງຮັບລະບົ ບ 5G ພ້ອມກັນນັ້ນ ເຄືອຂ່າຍຂອງລະບົບອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງນີ້ ຍັງບໍ່ທັນຄວບຄຸມໄປທຸກພາກສ່ວນຂອງປະເທດເທື່ອ ສະນັ້ນ ມັນຈຶ່ງຍັງບໍ່ທັນມີການຊົມໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງເທື່ອ ດັ່ງທີ່ນັກຊ່ຽວຊານທ່ານ ໜຶ່ງ ໃນບໍລິສັດລາວໂທລະຄົມ ອະທິບາຍວ່າ ໂຮງຈັກໂຮງງານໂອເຄຢູ່ ພວກເຕັກໂນໂລຊີອັນໃໝ່ ພວກເຮັດຟາມ ເຮັດຫຍັງ ພວກທີ່ເອີ້ນ ສະມາດ ສະມາດຊີຕີ ສະມາດໂຮມ ໂອເຄເນາະ ຄັນເອົາມາໃຊ້ກໍແລ້ວແ ຕ່ຜູ້ສິໃຊ້ ແລ້ວຄວາມຈິງມັນບໍ່ເປັນ ຄັນເຮົາໃຊ້ 4G ກໍແຮງແລ້ວ 5G ອັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ 5G ສົມມຸດວ່າເຈົ້າມີຟາມມີຫຍັງ ເອີ ມີ ອັນ ຕິດຕາມເລື່ອງສັດເລື່ອງຫຼາຍ ເຈົ້າບໍ່ຈຳເປັນສິໄປຢູ່ ອັນ ຫຼືວ່າຕິດຕາມອຸນຫະ ພູມ ອັນ ຫ້າຈີນີ້ ຄວາມໄວຂອງມັນຈະໄວເນາະ ມັນຈະໄວວ່າຊັ້ນ ສາມາດໃຊ້ນຳເຮັດພວກ ອາ ອີສັງ ເຂົາວ່າດຽວນີ້ໄຮເທັກເນາະ ພວກແນວໄຮເທັກ ພວກຟາມເມີ ພວກສະມາດໂຮມ PC ບໍ ພວກນີ້ມັນຕ້ອງການ ອັ ນ ຄວາມໄວ ຕ້ອງການສະປີດ ຊັດເຈນຫຍັງ

ປັດຈຸບັນ ບໍລິສັດ LTC ໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ລະບົບ 5G ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແລ້ວ 28 ແຫ່ງ ກວມເອົາເຂດຕົວເມືອງ ສະຖານທີ່ສຳຄັນ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ພ້ອມກັນນັ້ນ ບໍລິສັດນີ້ຍັງມີແຜນຈະຂະຫຍາຍລະບົບ ໃຫ້ໄປທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າເຖິງເທັກໂນໂລຈີ 5G ແລະ ຊົມໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີທີ່ທັນສະໄໝ ນຳທັນຄວາມກ້າວໜ້າຂອງປະເທດອື່ນໃນຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໄຊຈະ ເລີນສຸກ ວີໂອເອ
ຊາວກະສິກອນລາວຕ້ອງການຈະນຳເຂົ້າແມ່ພັນງົວຈາກຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າ 42,000 ໂຕ ໃນປີ 2024 ເພາະໃນທົ່ວປະເທດມີແມ່ພັນງົວທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຈີນພຽງ 20,000 ໂຕເທົ່ານັ້ນ ຊົງລິດ ໂ ພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ນັກທຸລະກິດໃນສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວເປີດເຜີຍວ່າ ການລ້ຽງງົວໃນລະບົບຟາມທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຈີນ ພາຍໃຕ້ລ ະບົບໂຄຕາທີ່ຈະນຳເຂົ້າງົວຈາກລາວ 500,000 ຕົວຕໍ່ປີ ນັບແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ກໍຍັງບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນພາກຕົວຈິງໄດ້ເລີຍ ເນື່ອງຈາກວ່າຊາວກະສິກອນລາວຂາດແຄນທັງໃນດ້ານເງິ ນທຶນ ດ້ານເທັກນິກການລ້ຽງທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ແມ່ພັນງົວທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມຕ້ອງການຂອງຈີນ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນທົ່ວປະເທດລາວມີແມ່ພັນງົວມາດຕະຖານພຽງແຕ່ 20,000 ຕົວເທົ່ານັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ການຕອບສະ ໜອງໃຫ້ໄດ້ຕາມໂຄຕາຂອງຈີນ ຈະຕ້ອງມີແມ່ພັນງົວຫຼາຍກວ່າ 62,000 ຕົວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນລາວຕ້ອງນຳເຂົ້າແມ່ພັນງົວຈາກຕ່າງປະເທດເກີນກວ່າ 42,000 ຕົວໃນປີ 2024 ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອ ງຕາມລະບົບໂຄຕາຂອງຈີນໃຫ້ໄດ້ ໃນອີກບໍ່ເກີນ 3 ປີຕໍ່ໜ້າ ແຕ່ວ່າຈະປະຕິບັດໄດ້ຈິງຫຼືບໍ່ນັ້ນ ກໍຍັງເປັນບັນຫາ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດລາວຢືນຢັນວ່າ ງົວນີ້ແມ່ນ ພວກເຮົາມີແນວພັນພຽງພໍສຳລັບທີ່ຈະລ້ຽງພາຍໃນ ແ ຕ່ວ່າຈະເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ ຄືພວກເຮົາໄດ້ຮັບໂກຕາຈາກ ສປ ຈີນ ຫ້າແສນໂຕນີ້ ພວກເຮົາຕ້ອງມີແນວພັນໃໝ່ ຊຶ່ງມີນ້ຳໜັກຢ່າງຕ່ຳແມ່ນ 350 ກິໂລຂຶ້ນໄປ ຖ້າເຮົາຈະເອົາງົວລາດເຮົານີ້ໄປຂາຍບໍ່ໄດ້ ຊັ້ນມັນຈຸດ ເລີ່ມ ກໍຄືວ່າຕ້ອງມີແນວພັນ ປັດຈຸບັນພວກເຮົາມີແຕ່ 20,000 ແມ່ ແຕ່ວ່າຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ 62,000 ແມ່ ເມື່ອມີແມ່ພັນຈຶ່ງຈະສາມາດມາລ້ຽງ ແລະກໍເປັນງົວລຸ້ນໃໝ່ອອກມາ ສ່ວນທ່ານເພັດ ພົມພິພັກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຖະແຫຼງວ່າ ການທີ່ລັດຖະບານຈີນໄດ້ໃຫ້ໂຄຕາການນຳເຂົ້າງົວຈາກລາວ 500,000 ຕົວໃນແຕ່ລະປີນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈີນຈະຕ້ອງນຳເຂົ້າງົວຈາກລາວເຖິງ 500,000 ຕົວ ໃນການປະຕິບັດພາກຕົ ວຈິງແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະວ່າໂຄຕາດັ່ງກ່າວ ເປັນການກຳນົດພຽງໃນຫຼັກການເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນການນຳເຂົ້າຕົວຈິງນັ້ນຈະຕ້ອງຂຶ້ນຢູ່ກັບລະດັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງຈີນເປັນສຳຄັນ ໂດຍໃນປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ກໍປາກົດວ່າທາງການຈີນໄດ້ນຳເຂົ້າງົວຈາກລາວພຽງແຕ່ 3,000 ຕົວ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຂອງລາວມີສູງກວ່ານັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານເພັດໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ການລ້ຽງກໍເປັນຟາມ ໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂ ລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ ມີຟາມລ້ຽງທັງໝົດ 2,252 ຟາມ ແລະ ກໍມີສັດລ້ຽງຢູ່ນັ້ນ 5 ລ້ານກວ່າໂຕ ແລະ ຟາມຄວາຍມີ 34 ຟາມ ມີຄວາຍ 1,814 ໂຕ ຟາມງົວກໍ 658 ຟາມ ມີງົວ 95,433 ໂຕ ກໍຟາມໝູ 700 ຟາມ ກໍມີໝູ 3 ແສນກວ່າໂຕ ນອ ກນັ້ນຍັງມີຟາມແບ້ ຟາມໄກ່ ເປັດ ນົກຕ່າງໆ ໃນປີ 2023 ລາວສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ໃນມູນຄ່າລວມເກີນກວ່າ 1,400 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 4 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2022 ໃນນີ້ກໍເປັນກ ານສົ່ງອອກພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກພືດໃນມູນຄ່າເກີນກວ່າ 1,200 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ແລະ ສົ່ງອອກສັດ ປີກ ງົວ ຄວາຍ ໝູ ແບ້ ແລະ ແກະ ໃນມູນຄ່າລວມພຽງ 200 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າລ າວຈະໄດ້ໂຄຕາການສົ່ງງົວໄປຈີນເຖິງ 500,000 ຕົວຕໍ່ປີກໍຕາມ ແຕ່ດ້ວຍລະບົບການລ້ຽງງົວໃນລາວທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຈັດສົ່ງງົວໄປຈີນໄດ້ຕາມລະບົບໂຄຕາດັ່ງກ່າວ ນອກຈາກນີ້ ການ ຜະລິດທີ່ມີຕົ້ນທຶນສູງ ແລະ ການຂາດເທັກນິກການຜະລິດສະໄໝໃໝ່ ກໍຄືບັນຫາສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າຂອງລາວຍັງບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໃນຕ່າງປະເທດໄດ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດຜະລິດທົດແທນການນຳເຂົ້າຈາກຕ່ າງປະເທດໄດ້ດ້ວຍແລ້ວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂາດດຸນການຄ້າຕໍ່ໄທທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 1 ແສນລ້ານບາດໃນປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ VOA
ອັນດັບຕໍ່ໄປ ເຊີນທ່ານຟັງລາຍການພາສາອັງກິດ News Words ນຳສະເໜີໂດຍທິບສຸດາ

We had hundreds of bidders. Everybody wants to build our wall. Some of the fake news said, I don't think Donald Trump wants to build the wall. Can you imagine if I said we're not going to build a wall? Fake news. Something that is fake is not true. It can also mean something that is meant to look real but is not.

ທຸກໆຄົນຢາກສ້າງກຳແພງຂອງພວກເຮົາ ຂ່າວປອມບາງຂ່າວກ່າວວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ຄິດວ່າ ໂດນັລ ທຣຳ ຢາກສ້າງກຳແພງ ເຈົ້າສາມາດຈິນຕະນາການໄດ້ບໍ ຖ້າຂ້ອຍເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາຈະບໍ່ສ້າງກຳແພງ ຂ່າວປອ ມ Something that is fake is not true. ບາງສິ່ງທີ່ປອມຄືສິ່ງທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ It can also mean something that is meant to look real but is not. ມັນຍັງສາມາດໝາຍຄວາມວ່າ

ແລະ ລາຍງານເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ເລື່ອງໃໝ່ມາສະເໜີທ່ານອີກ ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກວັນຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຂອງສະຫະລັດ ກ່ອນຈາກກັນໄປໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ ການໂຄສະນາຫາສຽງເທື່ອຫຼ້າສຸດ ໄດ້ນຳພາປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄປຍັງລັດເນວາດາ ບ່ອນທີ່ການເລືອກ ຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນແຫ່ງທຳອິດໃນພາກຕາເວັນຕົກ ພວມມີຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນັ້ນ ດ້ວຍການປ່ອນບັດກຳນົດ ກ່ອນກຳນົດ ແລະ ການປ່ອນບັດສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ຢູ່ ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວ AP ແຕ່ພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ທີມງານຂອງທ່ ານ ຍັງໄດ້ສວຍໃຊ້ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມໃນເທື່ອນີ້ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການສະໜັບສະໜູນທ່ານໃນລະຫວ່າງການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ທ່ານ ໄບເດັນ ມີກຳນົດເດີນທາງໄປເຖິງນະຄອນລາສເວກັສ ໃນວັ ນອາທິດ ເພື່ອປາກົດຕົວຢູ່ທີ່ນັ້ນຕະຫຼອດມື້ວັນຈັນ ປະທານາທິບໍດີ ມີແຜນ ມີແຜນການທີ່ຈະຈັດການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ລາສເວກັສ ເພື່ອໂຮມຊຸມນຸມພວກສະໜັບສະໜູນ ສຳລັບການປ່ອນບັດໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ ນຕົ້ນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນນີ້ ໃນຂະນະດຽວກັນ ການໂຄສະນາຫາສຽງແມ່ນຍັງຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອຂັບດັນແຮງກະຕຸ້ນໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ໃນຂະນະທີ່ການແຂ່ງຂັນສຳລັບກາ ນຕໍ່ສູ້ຄືນອີກ ກຳລັງ ກັບທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ພວມກໍ່ໂຕຂຶ້ນ ທ່ານນາງ ຂໍອະໄພ ນາງ Taylor Swift ໄດ້ຊະນະລາງວັນອັນບັມດີເດັ່ນ ປະຈຳປີ ຢູ່ທີ່ງານມອບລາງວັນ Grammy ສຳລັບອັນບັມ Midnight ໂດຍໄດ້ທຳລາຍສະຖິຕິສຳລັບໄຊຊະນະຫຼາ ຍທີ່ສຸດໃນສີ່ປະເພດ ໃນແລງວັນອາທິດວານນີ້ ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວ AP ນາງໄດ້ເລີ່ມຄຳປາໄສຂອງນາງ ໂດຍຂອບອົກຂອບໃຈຜູ້ຜະລິດ ແລະ ເປັນເພື່ອນຂອງນາງ ທ່ານ Jack Antonoff ແລະ ກ່າວຕື່ມວ່າ ຂ້ອຍຢ າກບອກພວກເຈົ້າຈາກໃຈວ່າ ນີ້ແມ່ນຊ່ວງເວລາທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງຂ້ອຍ ນາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ຝູງຜູ້ຊົມ ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່ານາງຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມສຸກນີ້ເມື່ອນາງສ້າງເພງ ແລະ ສະແດງໃນງານຄອນເສີ ດຕ່າງໆ ເມື່ອຕອນຄ່ຳກ່ອນໜ້ານີ້ ນາງ Taylor Swift ໄດ້ໃຊ້ລາງວັນ Grammy ທີ່ຊະນະເປັນຄັ້ງທີ 13 ໃນວັນອາທິດວານນີ້ເພື່ອປະກາດ ອັນບັມຊຸດໃໝ່ຂອງນາງທີ່ຊື່ວ່າ Tortured Poets Department ທີ່ຈະອອກມາໃນວັນຈັນ ໃນວັນທີ 19 ເດືອນເມສານີ້ ຈົບຂ່າ ວ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ້າພະເຈົ້າ ພຸດທະສອນ ພ້ອມດ້ວຍ ໄຊຈະເລີນສຸກ ຜູ້ກຳກັບລາຍການ ແລະ ຄະນະສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພ້ອມລາທ່ານໄປກ່ອນໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ແລະ ຈະກັບຄືນມາພົບກັບທ່ານອີກມື້ອື່ນ ເວລາ 7 ໂມ ງເຄິ່ງ ຫາ 8 ໂມງແລງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1575 ກິໂລເຮີດສ໌ ແລະ ທ່ານສາມາດຮັບຟັງໄດ້ເຊັ່ນກັນທີ່ lao.voanews.com ພົບກັນໃໝ່ມື້ອື່ນ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທ່ານຈົ່ງມີຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ລາຕີສະຫວັດ